ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິໄລ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 4 ກັນຍາ 2021 ທີ່ເປັນລາຍການຮອງອັນສຸດທ້າຍຈາກຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຂໍນຳເອົາຂ່າວຄາວ ທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ສ າລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງໂຄງການເບ້ຍ JobKeeper ຖືກໄຈ້ເບິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງ Queensland ຢາກໄ ດ້ຂໍ້ມູນອັນທັນການ ກ່ຽວກັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ເດັກໆ ຊີວິດປະຈຳວັນໃນປະເທດອັບການິສະຖານເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ເມື່ອສະຫະລັດອາ ເມລິກາຖອນໂຕໄປແລ້ວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສຳເລັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນແລ້ວ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ລາວ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ລົດແທັກຊີໃນລາວຖືກ ບໍລິການແບບທັນສະໄໝ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນຢັ້ງຢືນວ່າ ຄົນຫົວຈັດຮຸນແຮງທຳການຈໍລະຈົນຂຶ້ນ ທີ່ West Auckland ນິວຊີແລນ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ New South Wales ແລະ Victoria ກ່າວວ່າຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈະທະວີຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນສັບປະດານີ້ ມັນທະວີຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດ ໃນຂັ້ນຕີເທັນນິສ US Open ຮາເລັບ ແລະ ມູຣູກູຊາ ໄດ້ເຂົ້າຮອບສີ່ແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຈາກກາ ນຈໍລະຈົນໃນປະເທດນິວຊີແລນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີຫົກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນທີ່ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດແຫ່ງໜຶ່ງໃນ Auckland ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຈໍລະຈົນນັ້ນເປັ ນບຸກຄົນທີ່ທາງການນິວຊີແລນຮູ້ມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຖືກຕິດຕາມແນມເບິ່ງ ຜູ້ກ່ຽວແທງຄົນທີ່ໄປຊັອບປິງ ກ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຈະມາຮອດບ່ອນເກີດເຫດ ແລ້ວຜູ້ກ່ຽວຖືກຍິງຕາຍຄາທີ່ ນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 60 ວິນາທີ ທີ່ຕ ຳຫຼວດມາຮອດມາເຖິງ ຄືໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ແລ້ວນີ້ ຄືໃນວານນີ້ເອງ ຜູ້ທີ່ທຳການຈໍລະຈົນນັ້ນເປັນຄົນສັນຊາດສີລັງກາທີ່ຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ 10 ປີມາແລ້ວ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບເຫັນພ້ອມກັບ IS ຫົ ວຮຸນແຮງອິດສະລາມ ຍານາງ Ardern ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນຊີ້ແຈງວ່າ It was hateful, it was wrong, it was carried out by an individual

ວ່າຊັ້ນ ຄົນໃນລັດ New South Wales ແລະ Victoria ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກຳລັງຈະຮູ້ເຫັນມີກໍລະນີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ພາຍຫຼັງທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ປູດທະວີຂຶ້ນໃນສັບປະດານີ້ New South Wales ຄາດຄະເນວ່າໂຄວິດ-19 ຈະມີຂຶ້ ນເຖິງຂັ້ນສູງສຸດໃນລັດ New South Wales ໃນສອງສັບປະດາ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນໃໝ່ 1,400 ຄົນເປັນມັນຈາກການຕິດແປດກັນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີຄົນຕາຍນຳດ້ວຍ 12 ຄົນໃນວານນີ້ ບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂທເຣຍກໍມີເກີ ນ 1,000 ແຫ່ງ ເມື່ອທີ່ມີການປະລະຄວາມຫວັງທີ່ວ່າ ວິກໂທເຣຍຈະບໍ່ມີຄົນຈັກຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນສັບປະດານີ້ ວິກໂທເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 208 ຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ ທັງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ບອກເຕືອນວ່າຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂທເຣຍຈະທະວີຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າທີ່ວິກໂທເຣຍຈະມີຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ 70 ເປີເຊັນ ພາຍໃນກາງເດືອນນີ້ ນອກນັ້ນກໍມີການກວດເຫັນເດັກຍິງຄົນໜຶ່ ງອາຍຸ 4 ຂວບເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງຄວີນສະແລນ ເດັກນັ້ນໃກ້ຊິດກັນກັບຄົນຂັບລົດບັນທຸກທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ Logan ໃນລັດຄວີນສະແລນ ເດັກຍິງສີ່ຂ ວບນັ້ນໄປເຂົ້າສູນກາງດູແລເດັກທີ່ The Boulevard Early Learning ທີ່ Mount Warren Park ໃນສັບປະດານີ້ ອັນພາໃຫ້ເດັກໆອື່ນໆ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຄົນທີ່ໄປສູນກາງດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ແລະ ແຍກຕົນແຍກໂຕ quarantine ຢູ່ 14 ມື້ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ສັບ ປະດາຈະມາເຖິງນີ້ ຄົນຂັບລົດບັນທຸກຈາກເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ຕ້ອງຖືກກວດເຫັນບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ 3 ມື້ຈາກການຈະໄປຮອດໄປເຖິງຊາຍແດນຂອງລັດ Western Australia ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ປະກາດຄວາມ ຈຳຕ້ອງນັ້ນຂຶ້ນໃນວານນີ້ 3 ກັນຍາ 2021 ໂດຍປະກາດວ່າ ຄວາມສ່ຽງຈາກຄົນຂັບລົດບັນທຸກຈາກຄວີນສະແລນ ແລະ ວິກໂທເຣຍ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໂພດ ການຄົ້ນຂວາຍໃໝ່ເຫັນວ່າຄົນວິກໂທເຣຍທີ່ເປັນຄົນເລືອ ດອາຊີມີຄວາມປະສົບການກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນມາກມາຍ ແລະ ການຮັກບັງຊັງບ່ຽງດ້ວຍ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ການຄົ້ນຂວາຍເບິ່ງນັ້ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Swinburne ທີ່ເຫັນວ່ າຄົນທີ່ມາຈາກ East Asia ມີຄວາມປະສົບການກັບການກຽດຊັງກັນຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດນອກນະຄອນໃຫຍ່ ຄົນທີ່ຖືກສອບຖາມໃນການສຳຫຼວດນີ້ລາຍງານວ່າ ມັນພາໃຫ້ມີຄວາມລ ະມັດລະວັງມາກມາຍ ແລະ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍນຳ ມີລາຍງານວ່າແທລະບານຍຶດໄດ້ພັນເຊຍວາເລແລ້ວ ທີ່ເປັນຖິ່ນຖານອັນສຸດທ້າຍຂອງການລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ແທລະບານ ໃນວານນີ້ ສຽງປືນດັງຂຶ້ນໃນນະຄອນຄາ ໂບ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຊ່າກັນວ່າແທລະບານມີໄຊໃນການຕໍ່ສູ້ກັນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງກຳລັງແທລະບານ ແລະ ກຳລັງທີ່ເຂົ້າຂ້າງທ່ານອາມັດ ມາຊູດ ບາບາ ບາລັອກ ໂຄສົກຕາງໜ້າ UNHCR ບອກເຕືອນວ່າ ອັຟກ ານິສຖານກຳລັງຈະມີໄພພິບັດອົບພະຍົບຂຶ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ

ຈະເປັນຄົນພັດຖິ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດອັບການິສະຖານເອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຕົນຢ່າງລຽນຕິດມີການຕິດຕໍ່ກັບຄົນສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປະເທດອັບການິສະຖານຢູ່ ແລະ ຄົນທີ່ປາດຖະໜາອອ ກໄປຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ Antony Blinken ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຈະບິນໄປຍັງກາຕາ ເພື່ອພົບປະປະຊຸມກັນກັບຜູ້ນຳຂອງກາຕາ ແລະ ຂອບອົກຂອບໃຈ ສຳລັບທີ່ໄດ້ຊົດຊ່ວຍສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຸກເສີນຄົນອອກໄປຈາກປະເທດອັບການິສະຖານ

Joe Biden ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄປຢ້ຽມຢາມມອງເບິ່ງລຸຍຊານາແລ້ວ ແລະ ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນໄອດາ ພາຍຸໄອດາເປັນພາຍຸອັນຮ້າຍແຮງຫົວທີ 5 ທີ່ກະແທກສະຫ ະລັດອາເມລິກາ ຈົນວ່າ 13 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນ ໃນລຸຍຊານາ ມິຊິຊິບປີ ແລະ ອາລາບາມາ ແລະ ຍັງມີຄົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ສອຍຢູ່ ຮ່ວມດ້ວຍນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳ

ໂອຊິຮິເດ ຊູກາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະກ້າວລົງຈາກການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ທ່ານ ຊູກາ ຂຶ້ນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ຈາກທ່ານ ອາເບ ທີ່ລ າອອກຕຳແໜ່ງໄປ ໂດຍອ້າງວ່າແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນໃນດ້ານສຸຂະພາບ ຊູກາມີການສະໜັບສະໜູນຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນເມື່ອໂອ ລິມປິກໂຕກຽວໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ການບໍ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ຈົນວ່າເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານນັ້ນຫຼົ່ນຕົກລົງໄປຢູ່ໃນຂັ້ນ 30 ເປີເຊັນ ເມື່ອທີ່ຍີ່ປຸ່ນຕົກຢູ່ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ອັນຮ້າຍແຮງ ຊູກາເ ວົ້າວ່າ ການທີ່ທ່ານບໍ່ແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກ Liberal Democratic Party ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອທ່ານຈະສາມາດເຈາະຈົງໃສ່ລະບົບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຕຳຫຼວດຈັບຊາຍຊິດນີຄົນໜຶ່ງໄດ້ ກ່ຽວກັບການຈັບໄດ້ ເຮໂຣອີນອັນມາກມາຍ ຕໍ່ແຕ່ເກືອບ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2020 ຕຳຫຼວດຈັບໄດ້ເຮໂຣອີນ 347 ກິໂລ ທີ່ວ່າມີມູນຄ່າເຖິງ 156 ລ້ານໂດລາ ຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກຈັບຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງທີ່ Mount Colah ໃນພາກເໜືອຂອງຊິ ດນີ ລັດ New South Wales ໃນວານນີ້ເອງ ກິລາ ໃນຂັນຕີເທັນນິສ US Open ຮາເລັບ ມືດີມືເດັ່ນຈາກປະເທດໂຣມາເນຍ ແລະ ມູກູຣູຊາ ຈາກປະເທດສະເປນ ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 4 ແລ້ວ ໂດຍທີ່ທັງສອງນັ້ນມີໄຊແຕ່ລະຄົນ 3 ເຊັດ ຢູ່ທີ່ນິວຢອ ກ ຮາເລັບຊະນະຣິບາກິນາ ຈາກປະເທດຄາຊັກສະຖານ ໄດ້ 7-6 4-6 ແລະ 6-3 ມູກູຣູຊາ ຊະນະ ອາຊາເຣັນກາ ຈາກເບລາຣຸສ ໄດ້ 6-4 3-6 ແລະ 6-2 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ເທົ່າກັບ 75 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.81 ຢວ ນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,974.41 ດົງຫວຽດນາມ 3,036.90 ຣຽນຂະເໝນ 24.22 ບາດໄທ 7,137.31 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ຝົນຊາວເວີຈະໂຮຍລົງ 9 13 ແຄນເບີຣາ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 4 13 ຊິດນີ ຝົນເຣນຈະເບົາບາງລົງ 12 20 ບຣິສເບນ ຈະຕົກຝົນຊ າວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ໃນຕອນຫຼັງ 14 25 ດາວິນ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 23 34 ເພີດ ຈະແດດ 7 22 ອາດີເລດ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ